ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ WHO ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ປາດຖະໜາຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນກັບສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ຕໍ່ໄປ ກະທັ້ງທີ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ໃຫ້ໂອວາດປະກາດອອ ກມາແລ້ວວ່າ ຈະກັກເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອສະຫະປະຊາຊາດໄວ້ຢ່າງມາກມາຍ ກ່ອນນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ໂຄວິດ-19 ຫຼັ່ງໄຫຼອອກມາຈາກປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ລາມໄປລົ້ນທົ່ວໂລກນີ້ ເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດອາເມລິກາເສຍຫາຍໜັກ ແມ່ນວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ປະໂລອອກມາປະກາດຢ່າງເຕັມປາກເຕັມຄໍວ່າ ຈະກັກເງິນການຊ່ວຍເຫຼືອ 450 ລ້ານ ທີ່ຈະໃຫ້ແກ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກໄວ້ ຍ້ອ ນທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາບໍ່ພໍຈິດພໍໃຈກັບອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຄວບຄຸມໂຄວິດ-19 ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໃຫ້ມັນລາມໄປທົ່ວໂລກນີ້ ສະຫະລັດອາເ ມລິກາເປັນປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອການເງິນແກ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຫຼາຍທີ່ສຸດ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີປະເທດໃດຈະທຽບເທົ່າໄດ້ ງົບປະມານຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກສຳລັບປີ 2020-2021 ມີເຖິງ 4.84 ພັນ ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະໃຫ້ປະມານ 450 ລ້ານໂດລາ ອັນວ່າດິນແດນໂຄວິດ-19 ຄືສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ຈະໃຫ້ພຽງແຕ່ 40 ລ້ານໂດລາ ກະທັ້ງທີ່ວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີ ນມີພົນລະເມືອງເກືອບເຖິງ 1,400 ລ້ານຄົນ ອັນວ່າປະເທດຣັດເຊຍນັ້ນ ກໍໃຫ້ເງິນແກ່ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກປະມານ 23 ລ້ານໂດລາ ໃນຂ່າວປີ 2014-15 ແລະຣັດເຊຍເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການສາທາລະນະສຸກ ໂລກມາແຕ່ປີ 1949 ແລະຣັດເຊຍມີພົນລະເມືອງປະມານ 143 ລ້ານຄົນຂຶ້ນໄປ ອັນວ່າສະຫະລັດອາເມລິການັ້ນ ມີພົນລະເມືອງປະມານ 328 ລ້ານຄົນ ດຣ ເທດໂຣສ

ທ່ານປາດຖະໜາວ່າການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກ ແລະສະຫະລັດອາເມລິກາຈະມີຢູ່ຕໍ່ໆໄປໄດ້ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ໃນວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ເວົ້າວ່າ ອົງການສາທາລະນ ະສຸກໂລກລົ້ມເຫຼວໃນການໂຕ້ຕອບຢ່າງໄດ້ຜົນພະຍາດໂຄວິດ-19 ເພາະສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສຳເລັດຄວບຄຸມອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກໄວ້ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ໂດນັລ ທຣຳ ກໍເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາຕັດຂາດຄວາມສຳພັນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກທີ່ມີຕໍ່ກັນແລະກັນ ທັງໝົດນີ້ແປວ່າ ການທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຈະບໍ່ມີເຍື່ອໃຍກັບອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກນັ້ ນ ແມ່ນວ່າອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກຈະມີຄວາມອ່ອນແອມາກມາຍ ແລະຄວາມອ່ອນແອນັ້ນຈະທະວີຂຶ້ນ ດຣ ເທດໂຣສ ຫວັງວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ໂດນັລ ທຣຳ ຈະພິຈາລະນາເບິ່ງໃໝ່ການທີ່ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃ ຈໄປແລ້ວນັ້ນ ອົງການສາທາລະນະສຸກໂລກກຳເນີດຂຶ້ນມາໃນວັນທີ 7 ເມສາ ປີ 1948 ຍ້ອນພະຍາດຂີ້ຮາກສອງຫົນ Cholera ລະບາດຂຶ້ນໃນປີ 1830 ແລະປີ 1847
ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook